ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄົນເຜົ່າອາຊີຄົງເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ຈະມີການປະສົບການກັບການຮັກບັງຊັງບ່ຽງຕ່າງໆນານາ discrimination ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມການສຶກສາເບິ່ງໃໝ່ອັນໜຶ່ງທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນ ໃນຖານເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ bamboo ceiling ເພດານໄມ້ໄຜ່ ນັກຄົ້ນຄວ້າທັງຫຼາຍຫວັງວ່າການສຳຫຼວດເບິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມີການນຶກຄິດຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນຂອງຄົນໃນໂລກຕາເວັນຕົກ ໃນດ້ ານການນຳພາ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ຄື workplace ປ່ອຍໃຫ້ລູກຈ້າງທີ່ເປັນຄົນເລືອດອາຊີພຸ່ງເລີດລ້ຳຂຶ້ນ ຍານາງ ຊູແອນ ກູ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດກົດໝາຍ Greenwoods and Herbert Smith Freehills ໃນນະຄ ອນຊິດນີ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແຕ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຫັນວ່າການນຳພາຂອງຍານາງນັ້ນເປັນໄປໄດ້ ຈາກແຕ່ເມື່ອຍານາງມີບົດບາດອັນຕ່ຳຕ້ອຍຢູ່ພຸ້ນ ຍານາງກູເປັນຄົນເລືອດມາເລເຊຍທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວ ຊານໃນດ້ານ corporate tax

ຍານາງຖືກບອກວ່າ ຍານາງຂາດເຂີນສິ່ງທີ່ບຸກຄົນອື່ນຮຽກວ່າ executive presence ຄືຍານາງບໍ່ມີຮູບຮ່າງຂອງຄົນທີ່ເປັນຜູ້ນຳພາ ມີຮູບຮ່າງເປັນຕົນເປັນຕົວນ້ອຍໆ ແລະ ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ ເມື່ອຍານາງຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ນັ້ນ ຍານາງຕັດສິນໃຈສົ່ງສຽງຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ມີບົດບາດ ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມ ບັດນີ້ຍານາງເປັນຜູ້ນຳພາພະແນກທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດກົດໝາຍນັ້ນ ເມື່ອທີ່ຍານາງກູເອົາຊະນະໄດ້ຄວາມຍາກຊາຂັ້ ນແລກທີ່ມີຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ແມ່ນວ່າຄົນອາຊີອື່ນໆໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຍັງຖືກມອງຂ້າມໄປຢູ່ ການຄົ້ນຂວາຍໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ANU ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຮູ້ເ ຫັນວ່າ ຄົນອາຊີໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນຄົນຄະນະຊົນເຜົ່າທີ່ມີຄວາມປະສົບການກັບການຮັກບັງຊັງບ່ຽງ discrimination 82% ຂອງຄົນອາຊີໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຖືກຄົ້ນຂວາຍ ເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າປະສົ ບກັບການຮັກບັງຊັງບ່ຽງ ຄື discrimination ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ຫຼື ໃນຖານເປັນຜູ້ບໍລິໂພກ ຄົນເລືອດອາຊີພາກກາງ Middle Eastern 81% ຖືກຮັກບັງຊັງບ່ຽງ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 71% ກໍເປັນເຊັ່ນນັ້ນດ້ວຍ ບ່ອ ນທີ່ມັກຈະມີການຮັກບັງຊັງບ່ຽງ discrimination ແມ່ນຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ

ຄົນອາຊີໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຕົກເປັນ 12 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ມີພຽງແຕ່ 3.1 ເປີເຊັນຖືຕຳແໜ່ງການນຳພາຂັ້ນສູງຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແ ລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ທ່ານ ໂລ ເວົ້າວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງການຮັກບັງຊັງບ່ຽງນັ້ນແມ່ນມີໜ້ອຍລົງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ

ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ເຫດຖົກຜົນກ່ຽວກັບຈຳນວນການມີຫຼາຍເຊື້ອສາຍພົງພັນ ການຝຶກຫັດອັນຈົບດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ການແນະນຳ ແລະ ນຶກຄິດຄືນໃໝ່ການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈຂອງຄົນອົດສະເ ຕຣລຽນກ່ຽວກັບການນຳພາ ເມື່ອທີ່ຄົນອາຊີໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະຖືກສັງເກດເຫັນໃນບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ທ່ານ ໂລ ເວົ້າວ່າ ກໍລະນີຂອງຄົນອາຊີຕ່າງໆ ບໍ່ຖືກຊົດຊ່ວຍຫຍັງ

ຍານາງ Gladys Liu ທີ່ເປັນຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເລຍຂອງພັກ Liberal ອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຖືກປະນາມໂຈມຕີທີ່ປ່ຽນແປງການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບທີ່ຍານາງມີສາຍພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງ ໆຂອງວົງການໂຄສະນາການຊວນເຊື່ອຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຍານາງ ກູ ເລີ່ມອາຊີບຂອງຍານາງໂດຍການເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງຂອງບໍລິສັດອັນໜຶ່ງໃນປະເທດມາເລເຊຍ ທີ່ຜູ້ນຳຂັ້ ນສູງເປັນລູກຈ້າງ ທີ່ເປັນຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງທີ່ມາຈາກນານາວັດທະນະທຳ ຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ And until I came to Australia I realised that there were no partners uh in my organisations which uh looked like me ຈົນກວ່າຍານາງມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຍານາງຮູ້ວ່າໃນປະເທດອົດ ສະເຕຣເລຍ ມັນບໍ່ມີຄູ່ຮ່ວມງານນຳໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຍານາງທີ່ເປັນດັ່ງຍານາງ ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງຄືຍານາງ ວ່າຊັ້ນ ຍານາງເວົ້າວ່າ ເປັນຂັ້ນໆມັນດີຂຶ້ນ ແລະ ຍານາງຫວັງວ່າມັນຈະເປັນຊິ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງ ໂດຍການດຳເນີນບໍລິສັດຂອງຍານາງເອງໃນອະນາຄົດ ປາແດກເຂົ້າໜຽວແຈ່ວບອງເດ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ